ສຳລັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວແລ້ວ ບັດນີ້ວຽງຈັນຍົກລະດັບການສະກັດກັ້ນ ຫຼືວ່າປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ສູງຂຶ້ນ ຄືເຮັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ໂດຍການງອຍຢູ່ແມ່ນ້ຳຂ ອງ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ກະໄດ້ລາຍງານພົບ ຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ກະເປັນລາຍໃໝ່ 156 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ໃນຈຳນວນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ ກະເປັນຜູ້ຕິດພະຍາດມາຈາກຕ່າງປະເທດ ລະກະເປັນແຮງງານທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກປະເທດຂ້າງຄຽງ ເຮັດໃຫ້ເວລານີ້ທາງລາວກະມີຍອດຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ສະສົມລວມກວ່າ 15,700 ຄົນ ລະກະມີເສຍຊີວິດລວ ມທັງໝົດກະ 16 ຄົນເນາະ ດັ່ງນັ້ນ ທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກະໄດ້ຍົກລະດັບມາດຕະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າສະຖານະການການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຂ້າງຄຽງຍັງມີຄວາມລຸນແລງຢູ່ເນາະ ໂດຍຊິຈຳກັດການເດີນທາງເຂົ້າອອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫ້າມການລວມໂຕຂອງປະຊາຊົນ ລວມເຖິງບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການໃສ່ໜ້າກາ ກອະນາໄມ ລະກະເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມຢ່າງເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ບໍ່ໃຫ້ມັນຕິດແປດໃສ່ຄົນເຮົາ ແມ່ນວ່າຊິເຮັດແນວໃດ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຄືຊິບໍ່ລອດ ມັນ ຊິສະກັດກັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ດອກ ທີ່ວ່າປະເທດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລ້ວ ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດອັນເຂັ້ມແຂງກ້າວໜ້າວ່າຊັ້ນເຖາະ ວິທະຍາສາດກ້າວໜ້ານີ້ ເຂົາເຈົ້ານຶກຄິດວ່າ ມັນຊິເຮັດແນວໃດ ຊິວ່າຊິເຮັດແມ່ພ ະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼືວ່າ ອາການຂອງໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ເປັນດັ່ງຫວັດທຳມະດາ ໄຂ້ຫວັດນ້ອຍ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ນີ້ນະ ປິ່ນປົວລະມັນກະດີ ເປັນລະກະກິນຢູກກິນຢາລະມັນກະດີຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ໃຫ້ມັນເປັນທີ່ວ່າຊະນິດຮ້າຍແຮງ ທີ່ວ່ າລົ້ມຫາຍຕາຍເຈັບກັນຢູ່ໃນເວລານີ້ ດ້ວຍເຫດນີ້ນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້ານີ້ພະຍາຍາມສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້ານີ້ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 80 ເປີເຊັນ ລະກະເປີດກວ້າງ ຄັນວ່າເຈັບປ່ວຍກໍໃຫ້ມັນເປັນ ແບບທີ່ວ່າເປັນໄຂ້ຫວັດນ້ອຍ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທຳມະດານີ້ ແລ້ວຢູ່ໃນລາວນີ້ ການສະກັດກັ້ນນີ້ກະຍັງສະກັດກັ້ນຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ລະກະເປັນຫຼາຍຂຶ້ນໄປເມືອໜ້າຢູ່ເລື້ອຍໆນີ້ ມັນມີຂ່າວໆແນວໃດທີ່ວ່າທ່ານໄດ້ຍິນບໍ່ ກ່ຽວກັ ບລາວທີ່ວ່າມາຄິດວ່າ ຊິເຮັດແນວໃດເຮັດໃຫ້ຄົນນີ້ມີຄວາມພູມຕ້ານທານໂຄວິດ-19 ນີ້ ໃຫ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ເປັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດ ທຳມະດາ ແບບດັ່ງໄຂ້ຫວັດນ້ອຍ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ນີ້ລະ ລະກະປະເທດໄທເດ້ ກະ ມອງໄປໃນແງ່ນີ້ຫຼືບໍ່ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະ ກະຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ທີ່ໄດ້ລາຍງານໄປເນາະ ເລື່ອງຂອງການສະກັດກັ້ນ ເລື່ອງຂອງຄວາມ ການເຂັ້ມ ເຂັ້ມງວດ ເຂັ້ມແຂງກັບມາດຕະການຕ່າ ງໆ ເພື່ອສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ກະຍັງເດີນໜ້າດຳເນີນການຕໍ່ໄປຢ່າງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລະກະຂໍຄວາມຮ່ວມມືກັບ ກັບປະຊາຊົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນາະ ລະກະເລື່ອງຂອງການສັກວັກຊີນຂອງລາວນີ້ກະ ຍັງເດີນໜ້າຢ່າ ງເຕັມທີ່ ຕອນນີ້ກະເລີຍ 50 ເປີເຊັນໄປແລ້ວ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດເນາະ ອີກບໍ່ດົນເນາະ ຄາດວ່າທາງ ຫາ ທາງລາວຄັນວັກຊີນບໍ່ຂາດ ເລື່ອງຂອງການສັກໃຫ້ປະຊາຊົນ 70 ເປີເຊັນນັ້ນ ກະຄືຊິເປີດປະເທດໄດ້ ໄວຂຶ້ນເນາະ ລະກະໃນສ່ວນຂອງປະເທດໄທເນາະ ຕອນນີ້ກະໄດ້ແຄ່ຕອນນີ້ 35 36 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາຊົນທັງໝົດ ຄາດວ່າປີນີ້ກະພະຍາຍາມຊິໃຫ້ສັກວັກຊີນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍໆ 70 ເປີເຊັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກະຊິ ເປີດປະເທດ ຫຼືວ່າເປີດຮັບເລື່ອງຂອງການຄ້າການຂາຍ ການທ່ອງທ່ຽວໃນຫຼາຍໆພື້ນທີ່ເນາະ ແຕ່ວ່າຈັ່ງໃດກະຕາມແຕ່ເນາະ ຕອນນີ້ກະຄືປັດໄຈສຳຄັນຂອງປະເທດໄທກະຄືວັກຊີນນີ້ ທາງກະຊວງສ າທາລະນະສຸກຂອງໄທກະຢືນຢັນເນາະ ວ່າວັກຊີນຊິເຂົ້າມາຕາມ ຕາມກຳນົດທີ່ ທີ່ໄດ້ສັ່ງຊື້ໄວ້ ແຕ່ຈັ່ງໃດກະຕາມເນາະ ມັນກະເປັນເລື່ອງທີ່ຂ້ອນຂ້າງທີ່ຊິຄວບຄຸມໄດ້ຍາກ ວ່າຊິມາຕາມເກນຕາມກຳນົດບໍ່ ເ ພາະວ່າ ທົ່ວໂລກກະຍັງຕ້ອງການວັກຊີນຫຼາຍຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະແມ່ນຈັ່ງຊັ້ນແທ້ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ປະເທດໄທ ຫຼືປະເທດລາວກະຢ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຊິສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼາຍປານໃ ດ ດຽວນີ້ກະຢ່ານີ້ ພວກເພິ່ນໄດ້ມານຶກຄິດ ຫຼືວ່າສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນໃນແຕ່ລະປະເທດນະ ເວົ້າກັນຫຼືບໍ່ວ່າ ຊິເຮັດແນວໃດ ຊິ ຊິ ຊິເປີດກວ້າງ ເພາະວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ ເອົາມັນບໍ່ຢູ່ແລ້ວ ມັນເກີດມາແລ້ວ ມັນກະຢູ່ນຳຄົນເຮົາຕະຫຼອດໄປນີ້ນະ ຊິເຮັດຈັ່ງໃດໃຫ້ມັນກັບກາຍເປັນພະຍາດທີ່ເບົາບາງລົງນີ້ນະ ພວກເພິ່ນໄດ້ເວົ້າບໍ່ໃນແຕ່ລະປະເທດນີ້ນະ ການເວົ້າເຖິງເລື່ອງນີ້ເນາະ ຂອງ ຂອງໄທຂອງລາວນີ້ກະ ຍັງ ກະຍັງບໍ່ໄດ້ມີການຫາລືກັນ ແຕ່ວ່າການຫາລືກັນ ອ່າ ເລື່ອງອື່ນໆນີ້ ເລື່ອງຂອງການ ຄວາມຮ່ວມມື ເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ກະມີການຫາລືກັນຢູ່ ເລື່ອງຂອງກາ ການຄ້າການຂາຍນີ້ ກະມີການເປີ ດກວ້າງກັນຢູ່ ແຕ່ວ່າ ດຽວນີ້ການຄ້າການຂາຍກະໃຊ້ການຕົກລົງກັນທາງ ທາງອອນລາຍ ທາງອິນເຕີເນັດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະແປວ່າບໍ່ມີໂຄງການ ຫຼືວ່າແຜນການສຳລັບໃນອະນາຄົດ ມັນກະຊິບໍ່ເປັນດັ່ງທີ່ວ່າແທ ລະບານຕີເອົາປະເທດອັບການິສະຖານໄດ້ລະບໍ່ມີລັດຖະບານ ຈັກຊິປົກຄອງແບບໃດບໍ່ ເຂົ້າໃຈວ່ານະ ເລື່ອງຂອງການຫາລືຂອງ ຂອງອາຊຽນເນ່ຍ ເວົ້າເລື່ອງ ເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມືທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ ຂ້າງໜ້າ ຫຼັງ ຫຼັງໂຄວິດ-19 ນີ້ດີຂຶ້ນ ກະມີການຫາລືລວມກັນຢູ່ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເນາະ ບັດນີ້ນີ້ຫັນໄປເບິ່ງເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ ກະແປວ່າມັນຄືເກົ່າ ເອົາຕຳຫຼວດທະຫານມາຍາມຖະໜົນຫົນທາງ ປິ ດບ້ານປິດເມືອງ ແຕ່ລະຂອກແຕ່ລະຄຸ້ມ ກອງຫຼອກກອງຫຼອນ ພໍ່ບ້ານກະອອກມາສະກັດກັ້ນວ່າຊັ້ນເທາະ ຄືເກົ່າຕົວນີ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືມີການເຂັ້ມ ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນ ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ລະມັນອາດຈະນ ອກເລື່ອງໄປໄດ້ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ທີ່ວ່າຄົນປ່ວຍຄົນເຈັບຢູ່ໃນລາວນີ້ນະ ຖ້າຫາກວ່າສາຫັດແດ່ ຫຼືວ່າເຈັບປ່ວຍເຖິງຂັ້ນຊິລົ້ມຊິຕາຍລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງເຂົາເຈົ້ານີ້ຕ້ອງການມາປິ່ນປົວຢູ່ໃນປະເທດໄທຈັ່ງຊີ້ນະ ລົດ ພະຍາບານໄທ ຫຼືວ່າທາງການໄທ ຫຼືວ່າແພດໄທ ຫຼືວ່າແພດລາວສົ່ງຜູ້ປ່ວຍຫັ້ນມາປະເທດໄທໄດ້ບໍ່ ຫຼື ຫຼືວ່າເອົາຂ້າມມາບໍ່ໄດ້ບໍ່ ຕອນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງການເຈັບປ່ວຍ ຖ້າຫາກວ່າເປັນຜູ້ປ່ວຍ ພະຍາດອື່ນໆ ທີ່ ມີການນັດຂອງໝໍ ຂອງ ຂອງແພດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະ ກະສາມາດໄປມາໄດ້ ແຕ່ວ່າຄັນຖ້າຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຕອນນີ້ກະຖືວ່າ ເຖິງວ່າຊິປ່ວຍໜັກຈັ່ງໃດ ກະຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມດູແລຂອງ ຂອງປະເທດນັ້ນໆເນາະ ຢ່ າງລາວກະຕ້ອງດູແລຂອງຄົນລາວເອງ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າປະເທດໄທນີ້ກະຖືວ່າກະຍັງໜັກຢູ່ ຈັ່ງໜອງຄາຍນີ້ ກໍບໍ່ແມ່ນນ້ອຍເນາະ ສຳລັບຜູ້ປ່ວຍເນາະ SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື